ໄທຕົກລົງທີ່ຈະຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວຽງຈັນກັບໜອງຄາຍ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທາງລົດໄຟລະຫວ່າງລາວ ຈີນ ແລະ ໄທ ຊຶ່ງຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈ າກບາງກອກ ທ່ານ ສັກສະຫຍາມ ຊິດຊອບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂອງໄທ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ໄທ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນໃນການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ເຊື່ອ ມຕໍ່ລະຫວ່າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກັບຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ຊຶ່ງຈະເປັນຂົວທີ່ກໍ່ສ້າງຄູ່ຂະໜານກັນກັບ ຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 1 ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ທີ່ນຳໃຊ້ທັງໃນດ້ານການໂດຍສານ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໂດຍທາງລົດໄຟ ແລະ ລົດຍົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1994 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ວ່າສຳລັບຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງແຫ່ງໃໝ່ນີ້ ຈະນຳໃຊ້ເພື່ອຮອງຮັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າເປັນດ້ານຫຼັກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂົນສົ່ງສິ ນຄ້າທີ່ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລະຫວ່າງລາວ ຈີນ ແລະ ໄທນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສັກສະຫຍາມ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຈະມີການກໍ່ສ້າງສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳໂຂງແຫ່ງໃໝ່ ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ກັບສະພານແຫ່ງທີ 1 ຢູ່ທີ່ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍຢູ່ແລ້ວ ຈະມີການກໍ່ສ້າງຂົວແມ່ນ້ຳໂຂງແຫ່ງໃໝ່ ຢູ່ບໍລິເວນໃກ້ໆກັບຂົວແຫ່ງທີ 1 ຢູ່ທີ່ຈັງຫວັດໜອງຄາຍຢູ່ແລ້ວ ໂດຍຂົວນີ້ຈະຕ້ອງສາມາດຮັບຮອງເອົາລົດຍົນ ລົດບັນທຸກ ແລະ ລົດໄຟທີ່ຈະເດີ ນທາງຕາມຂະໜາດມາດຕະຖານຂອງປະເທດໄທ ຄືຂະໜາດ 1 ແມັດ ເຊິ່ງຂະນະນີ້ເຮົາໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງແລ້ວວ່າ ຝ່າຍໄທ ແລະ ລາວຈະຮ່ວມລົງທຶນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮ່ວມກັນ ໃນອານາເຂດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ເຮົາມີກາ ນວາງແຜນທີ່ຈະມີການເຊື່ອມຕໍ່ໂລຈິສຕິກ ຮວມເຖິງຈະມີການກໍ່ສ້າງສູນກະຈາຍສິນຄ້າ ທັງນີ້ທາງການໄທໄດ້ປັບປ່ຽນວິທີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຈີນ ໂດຍຂະບວນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເມື່ອວັນທີ 26 ມັງກອນ ປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ທັງຍັງຈະສືບຕໍ່ການສົ່ງສິນຄ້າໄປຈີນດ້ວຍວິທີການນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ເພາະວ່າມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ປະຢັດກວ່າການຂົນສົ່ງທາງລົດຍົນ ແລະ ທາງເຮືອໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍຄາ ດວ່າໄທຈະສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳ ເຊັ່ນ ຢາງພາລາ ແລະ ເຂົ້າສານໄປຈີນດ້ວຍລົດ ໄຟລາວ-ຈີນໃນປີ 2022 ນີ້ ຄິດເປັນປະລິມານລວມເກີນກວ່າ 6 ລ້ານຕັນ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ລວມເຖິງໝາກໄມ້ 22 ຊະນິດ ທີ່ລັດຖະບານຈີນອະນຸຍາ ດໃຫ້ນຳເຂົ້າຈາກໄທເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2022 ນີ້ ທີ່ຄາດວ່າຈະມີປະລິມານເກີນກວ່າ 2 ລ້ານ 5 ແສນຕັນ ຊຶ່ງຄິດເປັນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 185,000 ລ້ານບາດ ຫຼືກວ່າ 5,600 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ ລັດຖະບານໄທກໍໄດ້ອະນຸມັດ ກ ານຈັດສັນງົບປະມານໃນມູນຄ່າ 4,765 ລ້ານບາດ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 6 ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງສາລະວັນກັບຈັງຫວັດອຸບົນຣາຊະທານີ ໂດຍມີກຳນົດກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ເປີດການນຳໃຊ້ໃນທ້າຍປີ 2025 ໂດຍງົບປະມານທີ່ຈັດສັນດັ່ງກ່າວ ແບ່ງເປັນ 2 ສ່ວນ ຄື 50% ເປັນງົບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໄທ ສ່ວນອີກ 50% ນັ້ນ ແບ່ງເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 20% ແລະ ເງິນກູ້ 30% ທີ່ລັດຖະບ ານໄທຈັດສັນໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງຂົວ ແລະ ໂຄງປະກອບຕ່າງໆຢູ່ເບື້ອງລາວ ເຊັ່ນ ຖະໜົນເຊື່ອມຕໍ່ສະພານ ສຳນັກງານພາສີ ແລະ ສຳນັກງານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ເປັນຕົ້ນ ທັງນີ້ ຈຸດ ກໍ່ສ້າງສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 6 ລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເຂດບ້ານປາກແຊງ ອຳເພີນາຕານ ຈັງຫວັດອຸບົນຣາຊະທານີ ກັບບ້ານປາກຕະພານ ເມືອງລະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍສະ ພານມີຄວາມຍາວ 1,020 ແມັດ ແລະ ມີສອງຊ່ອງທາງຈະລາຈອນ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງລະຫວ່າງໄທ ລາວ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍໄລຍະທາງພຽງບໍ່ເຖິງ 150 ກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງເປັນການເຊື່ອມ ຕໍ່ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງລະຫວ່າງສາມປະເທດ ທີ່ມີໄລຍະທາງສັ້ນທີ່ສຸດ ເມື່ອທຽບກັບເສັ້ນທາງອື່ນໆ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະພານຂ້າມນ້ຳຂອງລະຫວ່າງລາວ-ໄທອີກຫ້າແຫ່ງນັ້ນ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນ ທາງການລາ ວ-ໄທຍັງໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການກໍ່ສ້າງສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີ 5 ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊກັບຈັງຫວັດບຶງການ ທີ່ກຳນົດ ກໍ່ສ້າງແລ້ວເສັດ ແລະ ເປີດການເຊື່ອມຕໍ່ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງລະຫວ່າງ ກັນໃຫ້ໄດ້ໃນປີ 2023 ດ້ວຍທຶນຂອງລັດຖະບານໄທ ທີ່ມີມູນຄ່າລວມ 3,930 ລ້ານບາດ ລວມເງິນກູ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ລັດຖະບານລາວ 1,248 ລ້ານບາດ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງບໍລິຄຳໄ ຊ ກໍຢືນຢັນວ່າ ທາງການແຂວງບໍລິຄຳໄຊກຳລັງທຳການສຶກສາສຳຫຼວດ ເພື່ອຈັດສັນພື້ນທີ່ຮອງຮັບການສ້າງຕັ້ງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ເຂດຕິດຕໍ່ກັບເຂດກໍ່ສ້າງສະພານຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທີຫ້າ ລະຫວ່ າງລາວ-ໄທ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຈະຮອງຮັບເອົາການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຂົ້າມາໃນລາວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA